ລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ
ລາຍການນີ້ຈະພາທ່ານຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວ ຈາກເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງ ນິທານຄະຕິ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ແລະ ເລື່ອງແປກໆທົ່ວໂລກ ຕໍ່ໄປ ນີ້ ເຊີນທ່ານພົບກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ CRI ໃນລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ເຈົ້າຜູ້ກິນອີ່ມແລ້ວ ຢ່າລືມແມວໂຕຮ້ອງເມົາ ບໍ່ແມ່ນກິນອີ່ມທ້ອງຕົນເອງແລ້ວ ບໍ່ຫ່ວງໃຜບໍ່ເປັນແລ້ວ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເລື່ອງເລົ່າເ ບົາສະໝອງ ທາງວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ CRI FM 93 MHz ອີກເຊັ່ນເຄີຍ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ສົງແພງ ແລະ ວິໄລພອນ ນຳເອົາເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ແມ່ນລະ ມີທັງເລື່ອງຕະຫຼົກເຮຮາ ເລື່ອງແປກໆ ນິ ທານຄະຕິ ແລະ ກະເລື່ອງທີ່ປະສົບພົບພໍ້ໃນຊີວິດຕົວຈິງ ມາເວົ້າສູ່ມິດລາຍການຟັງ ກະເພື່ອຜ່ອນຄາຍອາລົມ ໃຫ້ທຸກທ່ານມີຮອຍຍິ້ມ ມີອາລົມທີ່ດີ ອືມ ແມ່ນ ສະນັ້ນ ທ່ານໃດມີເລື່ອງດີໆມ່ວນໆ ຊິເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັ ບທ່ານເອງ ຫຼືວ່າເລື່ອງທີ່ໝູ່ຄູ່ເລົ່າສູ່ຟັງກໍແລ້ວແຕ່ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ ແລ້ວຈະນຳມາເລົ່າສູ່ມິດລາຍການຟັງຕໍ່ໆກັນໄປ ແບ່ງປັນຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວໃຫ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ອັນນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ດີຫຼາຍແມ່ນບໍ່ ອືມ ແ ມ່ນແລ້ວ ຄົນເຮົາເນາະ ຄັນວ່າເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຍິ້ມຫົວໄດ້ ໂອ ໄດ້ບຸນໄດ໋ເພິ່ນວ່າ ເອີ ແມ່ນແລ້ວ ອ່າ ສະນັ້ນມີເລື່ອງດີໆມ່ວນໆ ກະຢ່າເກັບໄວ້ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາສອງຄົນ ອືມ ວິທີງ່າຍໆ ກະສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນມາທີ່ 2930 ສຳລັບຫຼັກ 2 5930 ສຳລັບຫຼັກ 5 ແລະ 7930 ສຳລັບຫຼັກ 7 9930 ສຳລັບຫຼັກ 9 ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ສົ່ງມາທາງອີເມວກໍດີຄືກັນ ອີເມວພວກເຮົາແມ່ນ laos@cri.cn ຫຼື ໂທລະສັບມາລົມກັນກໍແຮ່ງດີ 00861068892192 ເບີນີ້ສົ່ງແຟັກມາກໍໄດ້ ຖ້າທ່ານໃດຢາກຕິດຕໍ່ກັບສົ ງແພງໂດຍກົງ ອີເມວສ່ວນຕົວຂອງສົງແພງແມ່ນ 13910579403@139.com ເຈົ້າ ຫຼືວ່າຈະໂທລະສັບມາຫາວິໄລພອນສ່ວນຕົວກໍໄດ້ ເອີ ໂທເຂົ້າມາເບີ 008613020075372 ກໍຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ແຕ່ວ່າຈະໂທມາເດິກຫຼາຍ ຢ້ານນອນຫຼັບກ່ອນ
ເຊົ້າຫຼາຍກໍບໍ່ໄດ້ຄືກັນ ຢ້ານບໍ່ທັນຕື່ນນອນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ເອົາ ພົບກັນໃໝ່ໆ ມາຟັງເພງມ່ວນໆຈັກສອງເພງກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງຈາກພວກເຮົາສອງຄົນ

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງທາງ CRI FM 93 MHz
ສອງເພງຜ່ານໄປ ຄິດວ່າຄົງຈະສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ເຮືອນຢູ່ຊານ ເຮັດວຽກເຮັດງານຢູ່ ຫຼືວ່າກຳລັງເດີນທາງຢູ່ກໍແລ້ວແຕ່ ອືມ ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ກຳລັງເດີນທາງ ກໍຂໍໃຫ້ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາ ຢ່າຟ້າວຢ່າຟັ່ງ ເດີນທາງດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ຟັງເພງແລ້ວ ມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງເລື່ອງທຳອິດເລີຍ ເລື່ອງນີ້ແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຊີວິດຕົວຈິງຂອງວິໄລພອນ ແມ່ ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ເລື່ອງນີ້ນີ່ມັນເກີດຂຶ້ນກັບຊີວິດຈິງ ສ່ວນວ່າຊື່ເລື່ອງນີ້ກໍໃຫ້ມິດລາຍການໃສ່ເອົາເອງກໍແລ້ວກັນເນາະ ຟັງໄປກ່ອນເນາະ ເຈົ້າ ຟັງໄປແລ້ວກໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໃສ່ຊື່ເລື່ອງເອົາເອງ ວ່າຈະໃສ່ຊື່ ວ່າແນວໃດ ເລື່ອງມັນເປັນແນວໃດວິໄລພອນ ກໍເປັນແນວນີ້ ເລື່ອງນີ້ມັນເກີດຂຶ້ນລະດູໜາວປີ 2011 ໂອ ເອີ ຢູ່ປັກກິ່ງ ປີນັ້ນຫິມະນີ້ກະນານຕົກໃດ໋ ອືມ ກໍດ້ວຍຄວາມຢາກເຫັນ ແລ້ວກໍຢາກຫຼິ້ນຫິມະແຮງນີ້ແຫຼະ ກໍເລີຍພ າກັນເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນອິນເຕີເນັດ ວ່າມີບ່ອນໃດແດ່ ແລ້ວກໍເຂດໃດແດ່ຢູ່ປັກກິ່ງນີ້ ທີ່ເຂົາເຈົ້າ ເຮັດຫິມະທຽມໃຫ້ຫຼິ້ນຫັ້ນນະ ອື ອາ ເພາະວ່າປີນັ້ນມັນມີຫຼາຍບ່ອນໃດ໋ ເຂົາເຈົ້າເຮັດຫິມະທຽມ ເພື່ອວ່າໃຫ້ຄົນໄປ ທ່ຽວຫຼິ້ນ ອືມ ສຳລັບຄົນລາວ ຫຼືວ່າຄົນໄທ ຄົນອາຊີອາຄະເນເນາະ ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ເຄີຍເຫັນຫິມະ ກໍຢາກໄປຫຼິ້ນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ອື ຢູ່ປັກກິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຖ້າປີໃດຫິມະນານຕົກ ກໍຈະມີການເຮັດຫິມະທຽມ ເພື່ ອໃຫ້ມວນຊົນໄດ້ໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວ ເປັນແນວໃດ ໄດ້ໄປທ່ຽວຕາມຄວາມຕັ້ງໃຈບໍ່ ໂອ ໄດ້ໄປແທ້ໄປວ່າ ອືມ ເອີ ກໍພໍດີມີໝູ່ເປັນຊ່ຽວຊານໄທແດ່ ອາ ລາວກໍບອກວ່າຢູ່ເຂດຊານເມືອງປັກກິ່ງຫັ້ນມີບ່ອນຫຼິ້ນຫິມະ ແລ້ວ ກໍຍັງມີການແກະສະຫຼັກນ້ຳກ້ອນອີກວ່າຊັ້ນ ໂອ ຫຼາຍຄົນກໍສົນໃຈ ກໍເລີຍຊວນກັນໄປ ແລ້ວມີທັງຊ່ຽວຊານໄທ ນັກຂ່າວຈາກໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ມີນັກຂ່າວຈາກຫວຽດນາມ ຟີລິບປິນ ໂອ ເຈັດແປດຄົນນີ້ແຫຼະພາ ກັນໄປ ໂອ ຄືຊິມ່ວນເນາະ ໄປນຳກັນຫຼາຍຄົນ ສະແດງວ່າມີຜູ້ຮູ້ທາງແມ່ນບໍ່ ບໍ່ຮູ້ຈັກຄົນ ກໍເບິ່ງຕາມແຜນທີ່ ເອີ ທີ່ອອກຢູ່ທາງອິນເຕີເນັດຫັ້ນນະ ອືມ ກໍບໍ່ຈື່ຊື່ເຂດນັ້ນເອີ້ນວ່າແນວໃດ ຈື່ແຕ່ວ່າໄປທາງລົດໄຟໃຕ້ດິນ ສາຍ 9 ເກືອບສຸດສາຍເລີຍ ໂອ ປີ 2011 ລົດໄຟໃຕ້ດິນສາຍ 9 ແມ່ນຫາກໍກຳລັງສ້າງໃໝ່ໆເດ ແມ່ນແຫຼະ ແມ່ນແຫຼະ ຊິວ່າລົດໄຟໃຕ້ດິນກໍບໍ່ແມ່ນ ສົມແພງ ເພາະວ່າສ່ວນຫຼາຍສາຍນີ້ແມ່ນແລ່ນຢູ່ເທິງທາງຍົກລະດັບຫຼາ ຍກວ່າ ໂອ ເອີ ກໍມີຢູ່ທາງໃຕ້ດິນແຕ່ເຂດໃນເມືອງ ສ່ວນວ່າອອກນອກເມືອງໄປແລ້ວ ກໍແມ່ນຢູ່ກາງແຈ້ງເລີຍ ເພາະວ່າມີແຕ່ທົ່ງນາ ໂອ ສະແດງວ່າເຂດນັ້ນແມ່ນເຂດກໍ່ສ້າງເມືອງໃໝ່ໆແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ແມ່ນ ແລ້ວ ກໍພໍໄປຮອດສະຖານທີ່ ສະຖານີທີ່ລະບຸໄວ້ຫັ້ນ ພວກເຮົາກໍພາກັນລົງລົດໄຟ ແລ້ວກໍຖາມພະນັກງານຢູ່ຫັ້ນວ່າ ອັນ ທາງໄປບ່ອນແກະສະຫຼັກຫິມະຫັ້ນຢູ່ໃສ ໄກບໍ່ ຊີ້ນະ ພາສາຈີນກະໄດ້ພໍປູໆປາໆນີ້ແຫຼະ ຜູ້ໃດກ ະພໍແຕ່ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ກະເລີຍເວົ້າພາສາຈີນຈົນເມື່ອຍມື ແຕ່ວ່າພະນັກງານຄົນຈີນຄົນນັ້ນເພິ່ນກໍພໍເຂົ້າໃຈໄດ້ ລາວກໍເລີຍບອກວ່າ ເອີ ໄປບໍ່ໄກດອກວ່າຊັ້ນ ຍ່າງປະມານ 15 ນາທີນີ້ແຫຼະວ່າຊັ້ນ ກໍພ້ອມທັງຊີ້ໃສ່ປ້າ ຍທີ່ມີລູກສອນຊີ້ທາງໄປຫັ້ນ ໂອ ສະແດງວ່າທາງໄປບ່ອນຫຼິ້ນຫິມະ ບ່ອນແກະສະຫຼັກນ້ຳກ້ອນນັ້ນ ແມ່ນເຂົາເຈົ້າມີປ້າຍບອກທາງ ແມ່ນ ອາ ມີລູກສອນຊີ້ໄປຄັກແນ່ ແບບນີ້ກໍບໍ່ມີບັນຫາ ອັນນັ້ນແຫຼະຄືບັນຫາ ໂອ ເປັນ ຫຍັງວ່າມາຈັ່ງຊັ້ນ ເພາະວ່າພວກເຮົາຍ່າງໄປຕາມທາງທີ່ລູກສອນຊີ້ໄປນັ້ນເປັນ ໂອ ເວລາຊົ່ວໂມງໄປປາຍພຸ້ນໃດ໋ ເອີ ແຕ່ວ່າບໍ່ຮອດບ່ອນແກະສະຫຼັກຈັກເທື່ອ ອາ ຊິຖາມໃຜກໍບໍ່ມີບ່ອນຖາມ ເພາະວ່າບໍ່ມີຄົນ ເພາະວ່າເຂດນັ້ນເດເປັນເຂດກໍ່ສ້າງໃໝ່ ມີແຕ່ແນວແອ້ມໄວ້ໝົດ ໂອ້ ຍ່າງໄປຊົ່ວໂມງ ຄືສິເມື່ອຍສົມຄວນໃດເນາະ ແມ່ນໆ ບໍ່ເປັນເມື່ອຍລ້າໆ ທັງໜາວກະປານນັ້ນ ລົມກະພັດແຮງອີກ ຫູກະເຢັນ ຕີນກະເຢັນ ແຕ່ ປານນັ້ນກະຍັງພາກັນມ່ວນເສີຍແລະ ອືມ ຫຼາຍຄົນກະມ່ວນຄືວ່າຫັ້ນລະເນາະ ເອີ ແລ້ວເຮັດແນວໃດຈັ່ງໄປຮອດນະ ກະພາກັນຍ່າງໄປເລື້ອຍໆ ກະເລີຍໄປຮອດເຂດໜຶ່ງ ມີເຮືອນຄົນ 4-5 ຫຼັງນີ້ແຫຼະ ອ່າ ກະເລີຍຖ າມເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າກະເລີຍຊີ້ທາງວ່າ ເອີ ໄປທາງເບື້ອງຂວາ ວ່າຊັ້ນ ບອກວ່າປະມານອີກຫຼັກກວ່ານີ້ກະຮອດແລ້ວ ວ່າຊັ້ນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາກະຍ່າງໄປຮອດ ແຕ່ວ່າເປັນດ້ານຫຼັງຂອງສວນສາທາລ ະນະທີ່ເປັນບ່ອນແກະສະຫຼັກນ້ຳກ້ອນນັ້ນ ໂອ້ ກະຍັງດີທີ່ໄປຮອດແລ້ວ ແມ່ນລະ ແມ່ນລະ ຄືສິໄດ້ຫຼິ້ນຫິມະ ເບິ່ງການແກະສະຫຼັກນ້ຳກ້ອນ ສົມຄວາມຕັ້ງໃຈລະ ໂອ້ ບໍ່ຈັກສິພັນລະນາເລີຍ ສົມແພງ

ພາກັນຍ່າງຄືນທາງເກົ່າຫວາ ຍ່າງໄປຕັ້ງເປັນຊົ່ວໂມງ ສິຍ່າງກັບຄືນກະເປັນຊົ່ວໂມງອີກ ໂອ້ ຄຶດບໍ່ອອກນຳ ແມ່ນໆ ກະຍ້ອນແນວນັ້ນແຫຼະ ພວກເຮົາກະເລີຍພາກັນຈ້າງລົດບາດນີ້ນະ ອ່າ ຈ້າງລົດກັບໄປຫາສ ະຖານີລົດໄຟ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາລົງຫັ້ນ ອື ແຕ່ຮູ້ບໍ່ເປັນແນວໃດ ສົມແພງ ອື ເປັນແນວໃດ ພາກັນຂີ່ລົດໄປ ໂອ້ຍ ບໍ່ຮອດ 5 ນາທີກະຮອດແລ້ວເດ ຢູ່ໃກ້ໆ ເອີ ກະເລີຍຄິດພໍ້ວ່າ ໂອ້ຍ ສົມພໍດອກ ພະນັກງານຄົນນັ້ນບອກວ່າ ຍ່າງໄປປະມານ 15 ນາທີກະຮອດແລ້ວ ວ້າວ ຄັນຊັ້ນເປັນຫຍັງພວກທ່ານຄືພາກັນຍ່າງໄກແທ້ ຍ່າງຕັ້ງວ່າເປັນຊົ່ວໂມງ ໂອ້ຍ ກໍຍ້ອນວ່າໄປຜິດທາງຫັ້ນແລ້ວ ໄປອີກເບື້ອງໜຶ່ງ ແລະ ຈຶ່ງໂງຄືນມາ

ແນວວ່າບໍ່ເບິ່ງຄັກໆເນາະ ບ່ອນແກະສະຫຼັກນ້ຳກ້ອນຢູ່ທາງໜຶ່ງ ປາຍລູກສອນບອກທາງພັດຖືກລົມພັດຊີ້ໄປອີກທາງໜຶ່ງ ແມ່ນລະ ດີແລ້ວຍັງໄປຮອດ ເລື່ອງນີ້ສິໃສ່ຊື່ວ່າແນວໃດທ່ານຜູ້ຟັງ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານຜູ້ຟັງໃສ່ ຊື່ວ່າແນວໃດ ແຕ່ວິໄລພອນຂໍໃຫ້ ອ່າ ຂໍໃສ່ຊື່ເລື່ອງນີ້ວ່າ ລູກສອນເປັນເຫດ
ເອົາລະທ່ານຜູ້ຟັງ ຟັງວິໄລພອນເລົ່າປະສົບການຕົວຈິງສູ່ຟັງແລ້ວ ມາປ່ຽນບັນຍາກາດຟັງເພງມ່ວນໆຕື່ມອີກຈັກສອງເພງກ່ອນ

ໂອ້ຍ ເມື່ອຍ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ເຈັບສະໝອງ ໂອ້ຍ ຂ້ອຍກະເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກສິຄິດນຳຢ່າໂດນຫຍັງ ສະໝອງສິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 MHz ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານ ກັບລ າຍການ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າສິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ເລື່ອງແປກໆ ຟັງແລ້ວອົມຍິ້ມ ສະໝອງປອດໂປ່ງແນ່ນອນ

ກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ວິໄລພອນ ແລະ ສົມແພງ ແມ່ນແລ້ວ ຫວັງວ່າສຽງເພງພ້ອມດ້ວຍເລື່ອງຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົານຳມາເລົ່າສູ່ຟັງ ຈະສ້າງຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວໃຫ້ທ່ານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ ສົມແພງຊິເລົ່າ ເລື່ອງໜຶ່ງແປກໆສູ່ຟັງ ເລື່ອງແປກໆ ເລື່ອງແປກໆນີ້ຜູ້ໃດກໍສົນໃຈ ສົມແພງ ອື ວິໄລພອນກໍສົນໃຈຄືກັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງແປກໆ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າທີ່ສົມແພງຈະນຳມາເລົ່ານີ້ມັນແປກ ກ່ຽວກັບອັນໃດແດ່ ເອີ ກ່ຽວກັບເຈົ້າຂ ອງອາພາດເມັນ ຫຼືວ່າເຮືອນເຊົ່າ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ອາເມລິກາຫຼາຍປີມາແລ້ວ ເລື່ອງນີ້ມີຢູ່ວ່າ ໜຸ່ມໃຫຍ່ໄວ 47 ປີ ເຈົ້າຂອງອາພາດເມັນແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນເມືອງຄລີຟແລນ ລັດໂອໄຮໂອ ອາເມລິກາ ຖືກສານສັ່ງກັກ ບໍລິເວນຢູ່ພາຍໃນຕຶກຂອງຕົນເອງ ຮ່ວມກັບຜູ້ເຊົ່າຄົນອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງເຮັດນ້ຳຮ້ອນ ແລະ ນ້ຳຮ້ອນເລີຍ ໂອ ຄັນເປັນລະດູຮ້ອນນີ້ກໍຊິໄຄແດ່ເນາະ ອື ແຕ່ວ່າຄັນເປັນລະດູໜາວນີ້ ໂອ ຕາຍຄັກໆ ລະດູໜາວນັ້ນ ແຫຼະ ສາເຫດກໍຍ້ອນວ່າ ໜຸ່ມເຈົ້າຂອງຕຶກຄົນນີ້ ບໍ່ໄປຈ່າຍເງິນຄ່າແກັສເປັນເດືອນແລ້ວ ໂອ ກໍເລີຍຖືກຕັດ ບັນດາຄົນທີ່ເຊົ່າຢູ່ຕຶກຂອງເຂົາກໍເລີຍຟ້ອງສານ ໂອຍ ແມ່ນແລ້ວ ແນວບໍ່ໄປຈ່າຍເນາະ ອື ຜູ້ເຊົ່າກໍຈ່າ ຍເງິນທຸກເດືອນທຸກເດືອນຢູ່ແລ້ວ ບັດເຈົ້າຂອງຊ້ຳພັດເສີຍຢູ່ ບໍ່ຈ່າຍຄ່າແກັສ ເຂົາກໍຕັດ ກໍຄືວ່າຫັ້ນແລ້ວ ຕັດແກັສແລ້ວມັນກໍບໍ່ມີແນວເຮັດນ້ຳຮ້ອນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ສະນັ້ນ ສານຈຶ່ງສັ່ງກັກບໍລິເວນເຈົ້າຂອງອາ ພາດເມັນ ໃຫ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ກັບຜູ້ເຊົ່າໂດຍບໍ່ມີນ້ຳຮ້ອນ ໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າ ຊິເປັນຈັ່ງໃດເມື່ອບໍ່ມີນ້ຳຮ້ອນ ແລະ ອາຍອຸ່ນ ໂອຍ ກໍສົມຄວນແລ້ວ ເອົາ ແລ້ວເຂົາຖືກກັກບໍລິເວນນີ້ດົນປານໃດ ເອີ ເຂົາຖືກກັກບໍລິເວນຈົນ ກວ່າອາຄານນັ້ນຈະສາມາດໃຊ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໄດ້ ກໍສະແດງວ່າເຂົາຕ້ອງຈ່າຍຄ່າແກັສທີ່ຕິດໜີ້ໄວ້ ແລະ ອື່ນໆອີກ ຊິຫຼາຍມື້ສົມຄວນຢູ່ແລ້ວເນາະ ເອີ ເອົາ ເຮັດຈັ່ງໃດຊິຮູ້ວ່າເຂົາຢູ່ບໍລິເວນຕຶກທີ່ຖື ກກັກນັ້ນຊະນະ ອື ຮູ້ແທ້ ເພາະວ່າເຂົາຖືກຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕິດຕາມ ຊິໄປໃສຢູ່ໃສແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຮູ້ໝົດ ໂອ ກໍແປກດີເລີຍເນາະ ອ້າ ກໍສົມຄວນຫັ້ນແຫຼະ ກໍຄືຊິຟ້າວຈັດການໄວປານຫຍັງແມ່ນບໍ່ ເອີ ເພິ່ນວ່າ ຄັນຊັ້ນ ກໍຊິໄດ້ທົນໜາວນຳກັນກັບຜູ້ເຊົ່າໄປດົນໆແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ

ເລື່ອງນີ້ກໍກ່ຽວກັບການສັ່ງລົງໂທດຄືກັນ ສົມແພງ ອື ຄະດີຫຍັງ ຈັ່ງຄ່ອຍວ່າເປັນເລື່ອງແປກ ແປກກໍເພາະວ່າມີໜຸ່ມການາດາຄົນໜຶ່ງຫັ້ນ ຖືກສານສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີແຟນ 3 ປີ ໂອ ມາຊ່າງວ່າແທ້ ສານສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີ ແຟນ 3 ປີ ແມ່ນມີຄະດີຫຍັງເລາະ ກ່ອນຊິເລົ່າກໍຂໍຖາມສົມແພງກ່ອນວ່າ ສົມແພງນີ້ເຄີຍທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍແຟນຕົນເອງບໍ່ ບໍ່ແລ້ວ ຊິໄປທຳຮ້າຍເຂົາເຈົ້າເຮັດຫຍັງ ທຳຮ້າຍເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າກໍເຈັບຊັ້ນຕົວະ ເຈັບທັງກາຍເຈັບທັງໃຈ ຊ້ຳບໍ່ໜຳ ເຂົາເຈົ້າກໍຊິຟ້ອງຕາມເລື່ອງຄະດີອີກ ເອີ ກໍນັ້ນແຫຼະ ອັນນີ້ກໍເປັນແນວນັ້ນແຫຼະ ໜຸ່ມການາດາຄົນໜຶ່ງ ອາຍຸ 24 ປີ ກະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຍອມຮັບຄວາມເປັນຈິງພໍເທົ່າໃດ ຜິດໃຈບໍ່ ໄດ້ວ່າຊັ້ນຊະ ໝໍນີ້ ຄັນຜິດໃຈແລ້ວມັກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຊະນາ ສະແດງວ່າມັກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍແຟນຕົນເອງແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ແມ່ນແຫຼະ ແນວນີ້ໃຜກໍຢູ່ນຳກັນບໍ່ໄດ້ດອກ ແມ່ນແລ້ວ ກໍຍ້ອນແນວນັ້ນແຫຼະ ຜູ້ພິພາ ກສາເພິ່ນກະຈັ່ງສັ່ງຫ້າມຊາຍຄົນນີ້ນີ້ ບໍ່ໃຫ້ຄົບຄ້າສະມາຄົມພົວພັນກັບຍິງຄົນໃດຄົນໜຶ່ງໃນຖານະເປັນແຟນກັນໃນໄລຍະ 3 ປີຢ່າງເດັດຂາດເດ້ ໂອ ເອີ ຫຼັງຈາກຖືກສານຕັດສິນຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາທຳຮ້າຍຮ່າ ງກາຍແຟນເກົ່າ 3 ປີຍັງນ້ອຍໂພດ ໜ້າຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີແຟນຫຼາຍປີກວ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະຮູ້ສຶກ ພວກທີ່ມັກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຜູ້ຍິງບໍ່ຮູ້ວ່າຄິດແນວໃດ ແຟນຕົນເອງແທ້ໆນະ ແມ່ນແຫຼະ ແມ່ນແຫຼະ ຊາຍຄົນນີ້ນີ້ບໍ່ສາມາດມີ ຄວາມສຳພັນກັບຜູ້ຍິງແບບໂຣແມນຕິກໄດ້ ມັກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບຜູ້ຍິງ ສະນັ້ນສານກະຈຶ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີແຟນເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ຍິງຄົນອື່ນໆ ສົມຄວນແລ້ວ ລອງຖາມທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເປັນຜູ້ຍິງເບິ່ງດູວ່າ 3 ປີບໍ່ໃຫ້ມີແ ຟນ ຍ້ອນທຳຮ້າຍແຟນເກົ່າ ເໝາະສົມບໍ່ ເໝາະສົມບໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຫຼືທ່ານວ່າແນວໃດ ແນ່ນອນລະ ສົມແພງ ມີສຽງກະຊິບກະແຊບມາຕາມສາຍລົມເລີຍວ່າ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີແຟນຕະຫຼອດຊີວິດເລີຍ ວ່າຊັ້ນ

ບໍ່ໃຫ້ມີແຟນຕະຫຼອດຊີວິດຄືຊິໜັກເກີນໄປໂພດເນາະ ອື ຄັນແມ່ນລາວປ່ຽນແປງຕົນເອງ ນິໄສດີຂຶ້ນ ກໍນະໂຍບາຍລາວຊະ ແມ່ນບໍ່ວິໄລພອນ ແມ່ນ ແມ່ນໆ ສົງໄສຜູ້ພິພາກສາຄົນນີ້ເປັນຜູ້ຊາຍ ເພາະວ່າຍັງຕັດສິນ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີແຟນນີ້ 3 ປີ ກໍຖືວ່າຍັງປະນີປະນອມຢູ່ ຄັນແມ່ນຜູ້ພິພາກສາເປັນຜູ້ຍິງນີ້ ໂອ ຈັ່ງເບິ່ງເດີ້ ສົມແພງ

ໂອ້ຍ ເມື່ອຍ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ເຈັບສະໝອງ ໂອ້ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກຊິຄິດນຳຫຍັງຕໍ່ຫຍັງ ສະໝອງຊິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 MHz ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານກັບລາຍ ການ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ເລື່ອງແປກໆ

ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງຈາກ 2 ໜຸ່ມອາລົມດີ ວິໄລພອນ ແລະ ສົມແພງ ນຳລາຍການສູ່ທ່ານຟັງຈາກ CRI FM 93 MHz ມື້ນີ້ພວກເຮົາກໍນຳເອົາເລື່ອງແປກໆເນາະ ມາເລົ່າສູ່ຟັງ ຫວັງວ່າຈະເ ປັນທີ່ສຸກອາລົມໃຫ້ທຸກໆທ່ານ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດວຽກເຮັດງານ ຫຼື ພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມຢູ່ກໍແລ້ວແຕ່ ສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ຂັບລົດຂັບລາຢູ່ ກໍຂໍໃຫ້ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາ ຢ່າຟ້າວຢ່າຟັ່ງ ເດີນທາງດ້ວຍຄວາມປອ ດໄພ ແມ່ນແຫຼະ ກໍຢ່າແລ່ນໄວຫຼາຍເນາະ ໄປຊ້າໆແດ່ ໄປຊ້າຫ້ານາທີດີກວ່າເປັນຜີເຝົ້າທາງ ເພິ່ນວ່າ ແມ່ນລະ ຍາມນີ້ບຸນສິນກິນທານ ໂອ ຫຼາຍເດ ສະນັ້ນ ເມົາແລ້ວຢ່າຂັບ ເວົ້າເລື່ອງເມົານີ້ກໍວິໄລພອນຄິດພໍ້ເ ລື່ອງໜຶ່ງ ສົມແພງ ສອງເລື່ອງກໍບໍ່ໄດ້ຫວາ
ຢ່າຟ້າວໃຈຮ້ອນ ເອີ ເອົາເລື່ອງໜຶ່ງກ່ອນເນາະ ຈ້າ ອະ ສົມແພງມາຕັດຄວາມເມື່ອກີ້ນີ້ກໍລືມໄປຊ້ຳ ຈັກຊິເວົ້າເລື່ອງຫຍັງຊ້ຳບາດນີ້ ບໍ່ວ່າຊິລືມໄວປານນັ້ນ ເບິ່ງວິໄລພອນ ກໍຄືວ່າອາຍຸຍັງບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ໂອ້ຍ ຢ່ າເວົ້າເລື່ອງອາຍຸ ມັນຄະລຳ ຄັນເວົ້າເລື່ອງອາຍຸນີ້ຄິດພໍ້ກັບບາດເລີຍໄດ໋ນີ້ ເອີ ແມ່ນຫວາ ເອີ ຄັນຄິດພໍ້ແລ້ວກໍເລົ່າເລີຍ ອືມ ມິດລາຍການຖ້າຟັງຢູ່ ເລື່ອງມັນເປັນແນວໃດ ກໍເລື່ອງນີ້ນີ້ມີຢູ່ວ່າ ກໍຄືມີກວາງໂຕໜຶ່ງ ຫັ້ນນະ ໂອ ມັນຫຼົງຝູງມາແຕ່ໃສກໍບໍ່ຮູ້ແຫຼະ ມັນຍ່າງໄປຍ່າງມາກໍຄືຊິດົນສົມຄວນ ຈົນເກີດວ່າຫິວນ້ຳຢ່າງແຮງ ແຕ່ຢູ່ເຂດນັ້ນພັດບໍ່ມີໜອງນ້ຳຊະໃດ ມີແຕ່ສວນໝາກໂປມທີ່ມີໝາກກຳລັງພໍດີເປັນຕາແຊບນີ້ນາ ໂອ ກວາງໂຕນັ້ນກໍເລີຍກິນໝາກໂປມແທນນ້ຳຢ່າງແຊບຊ້ອຍ ໂອ້ຍ ບໍ່ແມ່ນ ກວາງມັນຊິກິນໝາກໂປມໄດ້ແນວໃດ ໝາກໂປມມັນຢູ່ເທິງຕົ້ນພຸ້ນ ກວາງມັນຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້ບໍ່ໄດ້ ຊິຍາກອີຫຍັງ ມັນກໍເອົາເຂົາຊົນຕົ້ນໝາກໂປ ມ ໝາກໂປມຫຼົ່ນລົງມາແລ້ວກໍກິນ ໂອຍ ຄັນມັນສະຫຼາດປານນັ້ນ ມັນກໍບໍ່ແມ່ນກວາງແລ້ວ ທຳມະຊາດຂອງກວາງມັນກິນຫຍ້າ ບໍ່ວ່າທີ່ມັນຈະຢາກກິນໝາກໂປມ ເອົ້າ ຄັນຊັ້ນມັນເຮັດແນວໃດຊັ້ນນະ ສົມແພງຄິດວ່າ ມັນຫິວນ້ຳ ໝາກໂປມມັນກໍກິນຫັ້ນລະ ໂອ ມັນກໍກິນແທ້ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ກິນໝາກໂປມໂດຍກົງ ກວາງຕົວນັ້ນຫັ້ນ ມັນຍ່າງເຂົ້າໄປກ້ອງຕົ້ນໝາກໂປມຕົ້ນໜຶ່ງທີ່ມີບວກນ້ຳນ້ອຍ ແລ້ວກໍມີໝາກໂປມທີ່ຫຼົ່ນລົງມາແຊ່ນ້ຳຢູ່ຫັ້ນ ຈົນວ່າເນົ່າ ໂອ ເອີ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຫິວ ກວາງຕົວນັ້ນມັນຈຶ່ງກິນນ້ຳໝາກໂປມເນົ່າໃນບວກນັ້ນຈົນໝົດເລີຍ ແລ້ວກໍນອນພັກຜ່ອນເອົາແຮງຢ່າງສະບາຍໆ ໂອ ອີ່ມແລ້ວກໍຢາກນອນຄືຄົນເຮົານີ້ລະເນາະ ໜັງທ້ອງ ເຄັ່ງ ໜັງຕາຢານ ແມ່ນບໍ່ ວິໄລພອນ ໂອຍ ແມ່ນແລ້ວໆ ແລ້ວເປັນແນວໃດຕໍ່ ເວລາຜ່ານໄປປະມານ 10 ນາທີນີ້ແຫຼະ ໂອ ກວາງຕົວນັ້ນກໍລຸກຂຶ້ນ ວ່າຊິຍ່າງໄປຊອກຫາໝູ່ຕໍ່ຊັ້ນນະ ອືມ ແຕ່ວ່າມັນຍ່າງໄປບໍ່ໄດ້ບາດນີ້ ມັນ ຍ່າງເຊໄປເຊມາແລ້ວກໍລົ້ມລົງ ສົມແພງ ຍ້ອນເປັນຫຍັງ ອືມ ມັນເມົານ້ຳໝາກໂປມ ໝາກໂປມແຊ່ນ້ຳດົນຈົນເນົ່າເລີຍມີທາດເຫຼົ້າ ຄືເຫຼົ້າແວງນີ້ແຫຼະ ແມ່ນໆ ແມ່ນ ກວາງຕົວນັ້ນມັນເມົານ້ຳໝາກໂປມ ກໍເລີຍບໍ່ສ າມາດຄວບຄຸມຕົນເອງໄດ້ ຄືຊິບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຄົນເຮົາເມົາເຫຼົ້ານີ້ລະ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວໆ

ອັນນີ້ລະ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເວົ້າເລື່ອງສິ່ງມຶນເມົານີ້ ໃຜກິນໃຜກໍເມົາ ແມ່ນ ບໍ່ວ່າຄົນຫຼືສັດ ຖ້າເມົາແລ້ວກໍຂາດສະຕິຄືກວາງໂຕນີ້ລະ ສະນັ້ນ ຖ້າດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວບໍ່ຄວນເຂົ້າຂັບຂີ່ ເພາະມັນສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸບັດຕິ ເຫດ ແມ່ນແລ້ວໆ ກວາງເມົາກໍຍັງເອົາຫົວໄປສຸບຄາຢູ່ຕົ້ນໝາກໂປມ ແມ່ນບໍ່ ອືມ ແຕ່ວ່າຄົນເມົານີ້ ຂັບລົດ ຢ້ານວ່າຊິໄປສຸບຢູ່ເສົາໄຟຟ້າ ຫຼືວ່າຮ່ອງນ້ຳແຄມທາງຫັ້ນນະ ອືມ ບໍ່ຮູ້ໄປໃສແລ້ວ
ອັນນີ້ຈຶ່ງຄ່ອຍເຕືອນສະຕິມາ ກໍຍ້ອນວ່າຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍເນາະ ອືມ ເອົ້າ ຜິດພາດກໍຂໍອະໄພ ຜິດໃຈກໍຂໍໂທດ ແມ່ນ ເວລາຂອງລາຍການພວກເຮົາມາເຖິງຕອນທ້າຍແລ້ວ ຫວັງວ່າເລື່ອງທີ່ພວກເຮົານ ຳມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງໃນມື້ນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານອາລົມດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຂອບໃຈທຸກໆທ່ານທີ່ຕິດຕາມຮັບຟັງ ເອົ້າ ທ່ານໃດມີຄຳຄິດຄຳເຫັນແນວໃດ ກໍຢ່າລືມສົ່ງຂ່າວສົ່ງຄາວໄປຫາພວກເຮົາໄດ້ ໂທ ລະສັບຫາພວກເຮົາໂລດ 00861068892192 ຫຼືວ່າຈະໂທເຂົ້າມື ມືຖືສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຈັດທຳລາຍການກໍໄດ້ ອ່າ 008613020075372 ກໍໄດ້ ຫຼືວ່າຈະສົ່ງເຂົ້າທາງອີເມວ ຈັ່ງຊີ້ກໍສົ່ງມາ ອີເມວພວກເຮົາກໍແມ່ນ laos@cri.cn ອືມ ຫຼືວ່າສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນກໍໄດ້ 2930 ສຳລັບຫຼັ ກ 2 5930 ສຳລັບຫຼັກ 5 7930 ສຳລັບຫຼັກ 7 ແລະ 9930 ສຳລັບຫຼັກ 9 ມື້ນີ້ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ສົມແພງ ແລະ ວິໄລພອນ ລາໄປກ່ອນ